اذا شططا. صدق الله العلي العظيم هاڻي هيء سورة ڪهف اڄ شروع ڪئي اٿئون ان شاء الله العالمين الله تعالي توفيق ڏيندو همت ڏيندو مدد ڪندو پنهنجي ياري ڪندو هدايت تي هلائڻ جي توفيق عطا فرمائيندو ان شاء الله العالمين هيء سورة ڪهف آهي ان ۾ جي هڪ سؤ ڏهه يا هڪ سؤ يارهن آيتون آهن مختلف ڳڻپ جي لحاظ کان ڪوفي جي ڳڻپ بصري جي عالمن جي ڳڻپ جيڪي پهرين صدي ۾ ڳڻپون ڪيائون ماڻهن بهرحال ان حساب سان هن ۾ جي هڪ هزار پنج سؤ ستهٺ لفظ آهن، Words، Words، ۽ ڇهه هزار چار سؤ سٺ هن ۾ حرف آهن، Letters، آهن، جيڪي ان وقت علمائن، اسان جي عالمن، ڳڻيا هئا. هن ۾ ست دفعا رحمت جو ذڪر اچي ٿو. واقعا آهن جيڪي انهن منجهه ست ست واقعا آهن مختلف انهن منجهه ستن ئي ۾.

ته هن دنيا ۾ جي هڪڙا ٻه ليولز آهن ڏسڻ جا وائسڻ جا هڪڙا پنجن حواسن سان شيون ڏسي سگهجن ٿيون جيڪي مثلاً اکين سان ماڻهو ڏسي ڪنن سان ٻڌي هٿن سان ڇهي زبان سان چکي يا مطلب ته اهي سائنٽيفڪلي پروو ڪري سگهي امپريڪل جيڪي ڳالهيون آهن اهو ثابت ڪري سگهي ڀئي سائنٽيفڪ نموني سان هي ڳالهه هيئن آهي هڪڙي ڳالهه هيئن آهي هي ڳالهه هيئن آهي اها ثابت ڪري سگهي ٻي هڪڙي ليول آهي ان سين جي جيڪا غيب جي آهي جيڪا خبر نه آهي اسان کي جيڪا اسين ڏسون ڪون ٿا پنج حواس اسان جا پنج ئي جيڪي آهن خطا آهن اهي اتي پڄي نٿا سگهن اها هڪڙي ليول آهي هڪڙي جنهن کي چئجي ته هڪڙي ريئلٽي جي ليول ٻي جيڪا آهي سا اسمپشن جي پنهنجي

هڪڙي ليول آهي جيڪا ڇا چئبي اپيرنس جي ۽ هڪڙي ليول آهي ريئلٽي ريئلٽي ان ريئل ڇا مطلب ڪهڙي دنيا آهي ته هن سورت ۾ ۾ جيڪي آهن ٻئي ليولون هڪڙيون ته آهن هي ڪهاڻيون اهڙيون آهن هن ۾ جيڪي سمجهه ۾ ڪون اينديون عقل ۾ شڪ هوش کان مٿي آهن هاڻي هڪڙو ماڻهو جيڪي آهن ڪهف ۾ وڃي لکا مطلب پنهنجي ڇا چئبو آهي غار ۾ وڃي لکا ڪيو ۾ وڃي لکا ويٺا بادشاهه کان ڀڄي وڃي اتي هنن کي ننڊ اچي وئي هلي ٽي سؤ نو سالن کان پوء وري جيئرا ٿي پيا هاڻ مطلب ته اهو عقل جيڪو آهي هي اسان جو اهو ته مڃي ڪونه ٿو پر هاڻ جيڪو الله تعاليٰ هي ڳالهه ڪئي آهي معنيٰ هيء ثابت ڪرڻ جي لاء آخرت جي ڳالهه کي ثابت ڪرڻ جي لاء اها ڳالهه ڪئي اٿس ته هاڻ اها مطلب ته دنيا ۾ ٿي ٿو سگهي آئون ڏهه سال ڪوما ۾ ڏهه ڏهه ڏينهن جيڪا ڪوما ۾ پيو هوس مطلب ته هي هڪڙي دنيا ٻي آهي جيڪا هن هن پاسي جي آهي هي به دنيا ٻي آهي. اهڙي نموني سان ڪهاڻي جيڪا حضرت موسيٰ عليه السلام ۽ خضر جيڪو انهن کي وٺي ٿو وڃي ته اها ڪهاڻي مطلب ته حضرت موسيٰ عليه السلام کي جيڪي ڏسڻ ۾ اچي ٿو شريعت جي صاحب کي اها ڳالهه ڪونهي ڪا ڳالهه اڃا ئي ڪا ٻي آهي من لدنا علم آهي جيڪو هن خضر عليه السلام کي يا جيڪو به نبي آهي جيڪو نبي آهي يا ناهي جيڪو به مطلب ته آهي ماڻهو الله تعالي طرفان الله جو ولي آهي الله جو چي ٿو دوست آهي منهنجو ان وٽ وڃ ته ان جي هڪ دنيا ٻي آهي ۽ هن صاحب شريعت واري جي ٻي دنيا آهي ته هي دنيائون ٻيون آهن بادشاهه جيڪو هلي ٿو ذوالقرنين جيڪو به آهي سارگون آهي يا سائرس ڪورش ڪبير آهي يا سڪندر آهي يا جيڪو به آهي هو بادشاهه جيڪو هلي ٿو ڇا ٿو ڏسي ڇا نٿو ڏسي ڪهڙي هو ڪري ٿو مطلب ته هڪڙي ليول جيڪا سوچ ويچار جي ۽ هي دنيا طاقت جيڪا آهي اسان وٽ مال جي دولت جي ويلٿ جي

۽ دنيا واري دولت جيڪا به توهان وٽ آهي اها فنا ٿيڻي آهي، توهان جي هٿ ۾ ڪونهي، توهان جي وس ۾ ڪونهي، توهان ڀانئيو ٿا، توهان جو فصل ڏاڍو ڀلو ٿيو آهي، هاڻ وڃي ٿو آئون لڻان بس ڏاڍو هن سال آئون هيئن ڪندس، اوچتو باهه لڳي وئي، اوچتو هوا اچي وئي، اوچتو طوفان اچي ويو، اوترو اوچتو ٻوڏ اچي وئي، سڀ ٻڏي هليو، سڄي توهان جو فصل خراب ٿي هليو، هاڻ توهان پنهنجي اکين سان ڏسون ٿا پنهنجي زماني ۾ به پر هتي اها ڪهاڻي به آهي جيڪي مطلب ته اهو هڪڙي ريئلٽي هڪڙي آهي ۽ حقيقت الله تعاليٰ جي هٿ ۾ جيڪا آهي سا اها ٻي آهي ته اهڙي قسم سان هڪڙو ايمان جو مضمون آهي ان ۾ هڪڙو دولت ۽ پاور ۽ دولت واري جيڪا آهي ڳالهه اها آهي ٽيون جيڪو آهي علم جو آهي مطلب موسيٰ عليه السلام جو علم هڪڙو آهي ۽ هن ولي الله جو علم ٻيو آهي خضر عليه السلام يا نبي آهي يا جيڪو به ڪجهه آهي هن جو علم ٻيو ٻيو آهي هن جي ليول ٻي آهي ۽ بادشاهه جيڪو حاڪم آهي هر وقت جو اهو هڪ حڪومت جيڪو عقل ۽ صالح علم وارو ماڻهو هوندو ته اهو حڪومت سٺي نموني سان هلائيندو ته ان جو ايگزامپل اسان کي قرآن شريف ۾ ذوالقرنين بادشاهه جيڪو آهي سو عدل ۽ انصاف وارو ۽ سٺو ڀلو بادشاهه آهي حضرت دائود عليه السلام حضرت سليمان عليه السلام جا نالا اسان وٽ اهڙي نموني سان آهن ان کان پوء اسانجي نبي پاڪ صلي وسلم جو جي جيڪو وقت هيو ۽ صحابن سڳورن جو جيڪو خلفا راشدين جو جيڪو وقت هو اهو هڪڙو علم ۽ پنهنجو انصاف ۽ ان جو هيو پراسپيرٽي جو ۽ صلح جو ۽ سانت جو ۽ باقي جيڪو آهي سو ٻائيتال لڳو پيو آ اسان جي زماني ۾ به ۽ هن زماني ۾ به اهي سڄي ڳالهه اهي چار ئي ڄڻ موضوع وري اها هڪڙي ٻي ليول آهي ته چار اهي موضوع آهن جيڪي هن سورت منجهه اچن ٿا ۽ انهن تي ڏسو پوء ٻي وري ڪنسٽرڪشن جي لحاظ کان سورت جو ڏسجي ته ڇا آهي ته هر هڪ ڪهاڻي ٻڌ جيڪي چار ڪهاڻيون ٿيون اچن ان کان اڳ ۾ يا ان کان پوء کي آيتون آهن جيڪي واعظ جون آهن نصيحت جون آهن يا مطلب ته تنبيهه جون آهن يا چئجي ته جيڪا ڳالهه اچڻي آهي ان کي واضح ڪرڻ جي لاء ته هاڻي پهرين جيڪو اچي ٿي سورت شروع ٿي ٿئي ان منجه ڄڻ انهن ماڻهن جو ذڪر ٿو اچي جن

ته اها ڳالهه ان سان واسطو رکي ٿي. ٻي حضرت موسيٰ عليه السلام جو ذڪر اچي ٿو يهو يهود عليه يهو يهودين جو مطلب ته ذڪر آهي ته اهو يهودين جي ان سلسلي سان واسطو علم جي هو ان سلسلي سان واسطو رکي ٿي ڳالهه هو ذوالقرنين جيڪو بادشاهه آهي سو الائي ڪهڙي زماني جو آهي پر اهي يهودين يهودي ان کي سڃاڻندا هئا، انهيء ڪري رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم کي جيڪي ٽي سوال ڏنائون مطلب ته قريشي ويا هئا پنهنجي يهودين وٽ نصارن وٽ ته اسان وٽ هڪڙو ماڻهو پيدا ٿيو آهي محمد صلي الله عليه وسلم جي نالي تي چئون ته اهو چئي ٿو ته آئون نبي آهيان هاڻي توهان پڙهيل لکيل ماڻهو آهيو ۽ پنهنجو اڳي دين توهان وٽ هو ۽ هاڻي اسان کي سمجهايو ته اسين ڇا ان کان پڇون ڪيئن اسان تي ثابت ٿئي ته هو واقعي نبي آهي ڪي ناهي، هو رسول آهي ڪي ناهي، ڇا ڪيئن آهي؟ ته پوء هنن مطلب ته يهودين به هن کي ڪجهه ٻڌايو هوندو، عيسائين به ڪجهه ٻڌايو هوندو. پوء ٽي سوال آندائون هن بظاهر جيڪي اسان وٽ اچن ٿا اهي ٽئي سوال جيڪي آهن سي سورت بني اسرائيل ۾ ۽ سورت ڪهف منجهه ٽي سوال آهن. هڪڙو سوال اهو آهي ته اهو بادشاهه ڪير هو جيڪو دنيا ۾ هيئن گهميو وغيره وغيره ته اهو ذوالقرنين جي ڳالهه پڇيائون ٿي هاڻ ذوالقرنين جو نالو ڇا آهي اها خبر ناهي. ٻي ڳالهه چي ان کان پڇو انهي ماڻهو کان وڃي رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم کان پڇو ته اهي ڪير هئا نوجوان جيڪي وڃي لڪا غار منجهه وغيره وغيره ته هاڻ اهي جيڪي عيسائين پڇيو هوندو ته اهو سوال پڇجو وڃي هن ٽيو جيڪو يهودين پڇيو ٿي سوال ته جيڪڏهن اهو نبي آهي ته گهڻي ڊيگهه نه ڪندو روح جي متعلق ته روح جيڪڏهن توهان پڇي ته ڀئي روح توهان ان کان پڇو ته ڇا آهي.

ان جي متعلق وڌيڪ ڳالهه ڪرڻ جي ضرورت ئي ڪونهي ته علم ڇا آهي پنهنجو روح ڇا آهي هاڻي مون کان اڄ رات ڪو پڇي ٿو ڀلا هو جيڪو جبريل آهي ڪون ڪو هي ڪون ڪو هو ڪون ڪو ڀئي آهي يا نه آهي هاڻي تو وٽ ته آهي ڪون ڪو مون وٽ به آهي ڪون ڪو شريعت ختم ٿي وئي هلي ٺيڪ آهي پر هاڻي ٻي جيڪي ويٺا آهن ڪراماً ڪاتبين ٻئي ويٺا لکن اسانجي خلاف هو سائق ۽ هو شهيد هو حافظين آهن هو جيڪي استغفار ويٺا ڪن سورت مومنون ۾ جن جو ذڪر آهي ته مئن فرشتا آهن جيڪي اسان جي لاء دعائون ويٺا گهرن، هي ڪن هو ڪن. هاڻ تون چوندين ته نه ڪوئي هاڻ فرشتو ڪونهي سڀ مري ويا، فرشتا ڪي ختم ٿي ويا ڪي رٽائر ڪري ويا هليا رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم کان پوء هاڻ اها مطلب ڳالهه ڪونهي ته ڪو جبرئيل عليه السلام ايندو ۽ شريعت به آڻيندو هاڻ اها به ڳالهه ڪونهي ڪا ته مطلب ته ڳالهه کي سمجهڻ کان جي بدران ماڻهو ڪي ڳالهه منجهائي اجايا سوال پڇي جي منهنجو جيڪي وڻين سو پيا چون الحمد لله شڪر آهي پر هن جي ڳالهه هن تائين آهي هن جي سمجهه هنن تائين آهي، اسان جي سمجهه اسان جي پنهنجي آهي. هزارين مفسر ٿي ويا هليا سڄي دنيا منجهه مطلب ته مسلمانن ملڪن منجهه هن پنهنجا تفسير لکيا آهن، توهان کي جيڪو به تفسير پڙهڻو آهي سو پڙهو پر پنهنجو عقل به رکو ته ڀئي جيڪي ڳالهيون حضور پاڪ صلي الله عليه وسلم ڪيون آهن، جيڪي اصحابن سڳورن ڪيون آهن، جيڪي اسان جي علمائن عالمن ڪيون آهن اهي ڳالهيون اسان کي مڃڻيون هر ڪو نئين لٺ ڀڄي چوندو هيئن ڪيو پوء هيئن ڪريو پوء هيئن ڪريو.

مطلب ته اڄ کان ته ڪونه الاء ڪڏهن کان ٿيو هوندو پر اسان وٽ ڄڻ اهو آيو آهي ته اهو ليلة القدر جي ڳالهه نه ڪريو ڇو ته ليلة القدر بس اها ختم ٿي وئي هلي اها انهي سال هئي بس هاڻ ختم آهي هاڻ مطلب ته جبرئيل اچي ڪونه ٿو هي ڪونه ٿو چئي هي آيت فلاڻي هنڌ لٿي هوء فلاڻي هنڌ لٿي اڙي توهان کي مصيبت پيو ڇا ڀلا مٿو مٿو کڻي خراب ڪيو اٿو توهان کي جيڪا سمجهه ۾ اچي سو وڃي ڪريو اسان کي ڇڏيو ته اسين پنهنجي عقل تي هلون پنهنجي عالمن تي چوڏهن سو سال ليلة القدر جي هڪڙي الله تعاليٰ جي نعمت آهي، الله تعاليٰ جو رحمت آهي، الله تعاليٰ جو فضل آهي جيڪو اسان جي لاء خلقيو اٿس، اسين ته گنهگار ماڻهو پوء ڪهڙيون ڪيڏانهن وينداسون، پوء جيڪو هي ثواب جيڪو رکي ڇڏيو اٿس ان جي تلاش ڪريو، چي هو ته فلاڻو چئي ٿو ته سڄو سال تلاش ڪريو ڀلي سڄو سال تلاش ڪريو، جي همت اٿو ته الحمدلله جيڪو رمضان جو مهينو جهڙي سهڻي نموني سان توهين عبادت ڪيو ٿا، جهڙي نموني سان قرآن شريف پڙهو ٿا، جهڙي نموني سان ڪريو ٿا، اهو جيڪڏهن سڄو سال ڪيو ته واهه واهه، وت واه جي ڳالهه ٿيندي پر هاڻ مطلب ته سڀ ڪنهن کي ته همت ڪونهي پر هاڻ مطلب ته اها ڳالهه هڪڙو فتنو پيدا ڪرڻ ته هن ليلة القدر جي تلاش ڇو آهي چي اهڙو ئي فتنو اڳ ۾ پيدا ڪيو جيڪو ميلاد النبي فلاڻي ڏينهن ڇو ٿا ملهايو اڙي ميان اسين ملهايون ٿا توکي ڀلا ڪهڙي تڪليف آهي ته مطلب ته هي مسئلا جيڪي آهن پيدا ٿيا بهرحال هي صورت جيڪا آهي ها ان جو ذڪر ٿورو اڳتي به ڪريون جيئن ته رسول الله صلي الله عليه وسلم فرمايو ته هي دجال کان توهان کي پناهه ۾ رکندي پر پر هيء صورت اهڙي آهي. صورت اهڙي آهي ڇو دجال کان؟ ڇو جو ٻه ليولس جيڪي آهن پنهنجو سمجهه جا، هڪڙو جيڪو ان سين جيڪو آهي، جيڪو ورچوئل الائي ڇا آهي جيڪو مطلب ته هڪڙو ريئلٽي آهي جيڪا ان ان بيهائينڊ دي ڪرٽن. ريئلٽي آ ۽ هڪڙي اها جيڪا اپيئر ٿي ٿئي ٿي اسان وٽ ها شيڪسپيئر وٽ جيڪو اسان ڊرامو پڙهندا هئاسون جنهن ۾ اپيئر هڪڙي ڳالهه ٿي ٿئي پر آهي ڳالهه ڪا ٻي ٺيڪ آهي هتي هتي به اهو سلسلو جيڪو آهي سو آهي ڀئي اپيئرنس هڪڙي آهي ظاهر بظاهر ائين ٿو ڏسڻ ۾ اچي پر آهي ائين ڪونه آهي وري اڃا ئي هونء اهو ڪمپيوٽر جي ڳالهه مون ٻڌائي توهان کي ته اهو دجال کان ڇو

ته اها به سمجهه ۾ اچڻ کپي ماڻهو کي ذهن رکن تنهنڪري جيڪي فتنا ٿيندا هاڻ دجال آيو آهي اڃا ڪونه آيو آهي ڪڏهن ايندو ڪيئن ايندو هاڻي هڪڙو مطلب هڪڙو ميٽافر آهي يا هڪڙو ريئل ڪو هڪڙو ماڻهو آهي يا ڪي هزار ماڻهو آهن ڪي لک ڇا آهن ڪهڙو دجل دجل معنيٰ اهو جيڪو بغاوت ڪري دجله ندي جيڪا مطلب ته هڪڙو جو اٿل پٿل ڪري ڇڏي، سڄي سوسائٽيء کي اهڙي قسم جي ڪا شيء هوندي، اهڙي قسم جو ڪو ماڻهو هوندو، دابة الارض اهڙي نموني سان، ياجوج ماجوج اهڙي نموني سان، هي جيڪي آهن سي هڪڙي Metaphorical آهن يا ڪنهن شيء ڏانهن اشارا آهن، يا ڪي خاص ماڻهو آهن، ڪي خاص قومون آهن، ڇا آهي؟ ته اهو الله تعاليٰ جيڪا سمجهه جنهن کي ڏئي، اهو انهيء ليول تي، پر الله تعاليٰ انهن فتنن کان الله تعاليٰ پناهه ۾ رکندو، انهيء ڪري هيء سورت جيڪا آهي سا تمام اهم آهي، جيڪو انهيء پڙهڻ سان.

اها ڳالهه پهرين نه ايندي، ان کان پوء جيڪو آهي سو نائين نمبر آيت کان اصحاب ڪهف جي ڳالهه هلندي ته هاڻي پهرين فرمائي ته الحمد لله الذي انزل علي عبده الڪتاب ولم يجعل له عوجا پهرين اها ڳالهه ڪئي ڪئيسون عرض ۾ ۾ ته الحمد سان سورتون پنج شروع ٿيون ٿين هڪڙي فاتحه ان کان پوء سورت الاعراف ان کان پوء سورت هيء هيء ڪهف، هن کان پوء سورت سبا ايندي، ان کان پوء سورت فاطر، هيء پنج ئي سورتون جيڪي آهن سو الحمدلله الذي الحمدلله الحمدلله سان شروع ٿيون ٿين، بهرحال الحمدلله گهڻي دفعا آهي پر الحمد سان شروع ٿيڻ واريون اهي سورتون آهن يا هن ۾ چون انهيء جو شڪر آهي رب پاڪ جو الله جيڪو الله الذي انزل علي عبده الڪتاب پنهنجي ٻانهي تي ڪتاب لاٿائين پنهنجو ٻانهو پنهنجو هن جو پٽ ڪونهي رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم نه ڪو هن جو ڀاء نه ڪو هن جو پيء نه ڪو چاچو آهي نه ڪو مامو آهي نه ڪو ڏاڏو مطلب نه ڪو ڏوهٽو نه ڪو پوٽو مطلب ته هو هن جو ٻانهو آهي رسول آهي نبي آهي هن جو گهڻئي مطلب لقب رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم کي پر هن جو ٻانهو آهي، عبد آهي، اهو ادب جو عبد جو شرف جيڪو آهي سڀني شرفن کان مٿي آهي سمجهيو انهي ۾ اهو چوڻ ته ڀئي حضرت عيسيٰ عليه السلام پٽ آهي هن جو هاڻي اها ڳالهه جيڪا آهي سا مطلب ته رجيڪٽ ٿئي ٿي قرآن شريف انهي ڳالهه کي جتي ڪٿي هزار دفعا نمونن سان هزار نمونن سان رجيڪٽ ڪري ٿو سمجهيو علي عبده الڪتاب هي جو ڪتاب آهي جيڪو قرآن آهي جيڪو لاٿو اٿس ولم يجعل له عوجا ان ۾ ڪو ٽيڙ ڪونهي يعني صحيح سڌي ڳالهه آهي قولا سديدا قولوا قولا سديدا سچ ڳالهايو ڪن کي هو هتان کان وٺي هٿ کي هتان وٺي ڪن پڪڙيو ائين ڪريو اهو ڪريو نه سڌو سڌي سڌي سڌي جيڪا ڳالهه آهي سا هن قرآن شريف ۾ آهي هن ۾ ڪو ٽيڙ ميڙ ڪونهي هن ۾ ڪي فلاسافيڪل وڏيون ڳالهيون ڪونهن هي اميين جي لاء هيو جيڪي اڻ پڙهيل هئا مطلب ته سادا پنهنجي ٻهراڙي جا جيئن سنڌ جا سگهڙ چئجن اهڙي نموني جا ماڻهو هئا هنن وٽ ڪو علم ڪونه هو پنهنجو جو هسٽري جو، جاگرافي جو، تاريخ جو، تورات جو، انجيل جو هن وٽ اهو علم ڪونه هو. رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم جي امت قيامت تائين مطلب اهڙي نموني سان رهندي پر جيڪي عالمن کان عالم وڌيڪ يعني تورات جا عالم اهي هن قرآن جي آڏو حيران آهن پريشان آهن انهي ڪري جو نٿا هن کي رجيڪٽ ڪري سگهن نٿا هن کان وڌيڪ بهتر ڪا شيء ڏئي سگهن قرآن شريف ۾ الله تعالي دعويٰ ڪئي آهي ته جيڪڏهن هن ٻن ڪتابن کان وڌيڪ ڪو سٺو توهان وٽ ڪو بهتر ڀلو ڪتاب

اهو جهنم ۾ ڏيندو، هتي دنيا ۾ به عذاب هڙني گهڻن ئي قومن کي جيڪي مليا ته انهي عذاب کان سخت عذاب جيڪو اچڻ وارو آهي انهي کان وارننگ ڏيارڻ جي لاء ڊيڄاري، لينذر باسا شديدا وڏي جنگ آهي يا وڏي باس آهي، وڏو عذاب آهي، وڏو فتنو آهي، انهي کان وارننگ ڏيڻ جي لاء موڪليو آهي هي ڪتاب قرآن شريف من لدنه ان جي طرفان الله تعالٰي جي طرفان هاڻي هي من لدنه هت به آيو پر هو جيڪو حضرت موسا عليه السلام کي شخص ملندو حضرت خضر عليه السلام ٿا اسين چئون ان کي نبي پاڪ صلي الله نالو خضر ٻڌايو آهي جو ساوا ڪپڙا پائيندو يا ڇا سا جتي ويهندو اتي ساوڪ ٿيندي وغيره وغيره ته خضر جي معنيٰ ساوڪ آهي، سائو، ته انهي جي لا به چيائين، فرمايائين، ته انهي کي اسان پنهنجي طرفان علم من لدن ڪئي، من لدن، ته انهي کان، انهي کي علم الله تعاليٰ وٽان، يعني هڪڙو وحي وچ ۾ جبرئيل عليه السلام آڻي، اهو هي ڊائريڪٽ الله تعاليٰ پاڻ ڪندو، انهي جو سورت شوريٰ ۾ ذڪر آهي ته ڪهڙن ڪهڙن طريقن سان وحي اچي ٿو، نبيء کي اطلاع ملن ٿا يا رسولن کي اطلاع ملن ٿا.

مؤمن به آهن ته وري عمل به صالح ڪن ٿا. هاڻ ٽين وري ڳالهه ان ۾ ياد رکبي ته عمل به صالح ڪن ٿا پر اها توفيق الله تعاليٰ وٽان ملي ٿي، الله تعاليٰ ازل جي ڏينهن کان اهو لکي ڇڏيو آهي ته هي توفيق وارا هوندا، هي جيڪي آهن سي عمل صالح ڪرڻ وارا هوندا، هي جيڪي آهن سي ايمان وارا هوندا، هي ڪافر هوندا هي مؤمن هوندا، اهو به ڄڻ فيصلو ڪري ڇڏيو ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات اهي جيڪي عمل ڪن ٿا سٺا چڱا ڪم ڪن ٿا، ان لهم اجرا حسنا ته انهن جي لاء هيء وارننگ آهي، بشارت اها آهي ته پنهنجو انهن جي لاء سٺو اجر آهي، اجر معنيٰ ڀاڙو جيڪو ڏبو، ڪو مزدور توهان جو ڪم ڪندو ان کي اجر ڏيندو، يعني توهان چيو ته ڀئي آء ٻه آنا ڏيندس ڪي ٻه روپيا ڪي ٻه سؤ روپيا توکي ڏيندس فلاڻو ڪم ان جي لاء هاڻي اسان پايون ۽ پئسا ڏتا اٿئون هاڻي روپيا به بيڪار آهن هاڻي سون جي ڳالهه ٿي هلي ان ڪري جيترو به مطلب اجر هن کي اهڙي نموني سان الله تعالٰي اجر ڏيندو ان جو بدلو ڏيندو ان جو ڀاڙو ڏيندو ان جو اهڙي نموني سان ماڪثين فيه ابدا جيڪي ان جنت منجهه رهندا جيڪا هميشه رهڻ واري جڳهه آهي اتي هميشه هت رکندا رهندا ٽڪندا ماڪث مڪث ٽڪڻ رهڻ فيه ان منجهه ابدا هميشه جي لاء اتي رهندا وينذر الذين ان جي لاء ۽ ان جي لاء لاٿو ويو آهي هي ڪتاب آيو آهي ته خوف ڏياري انهن کي الذين قالوا جن جيڪي چون ٿا اتخذ الله ولدا الله تعاليٰ هڪڙو پٽ ورتو آهي پٽ هٿ ڪيو آهي پٽ موڀي پٽ وري هو چوندا پنهنجو چي بس اونلي سن فلان موڀي پٽ جيئن سنڌي ۾ چوندا

نڪي انهن جي ابن ڏاڏن وٽ ڪو علم هو، جو مطلب ته سڀئي پنهنجي هڪڙي خيال تي، پنهنجي وهم تي، پنهنجي ظن تي، Conjecture، تي جيڪو آهي سو بيٺا آهن هڪڙو ڪبرت ڪلمة هڪڙو وڏو لفظ آهي جيڪو نڪري ٿو انهن جي وات منجهان ڪبرت ڪلمة تخرج من افواههم افواه ف ف افواههم انهن جي واتن منجهان انهن جي واتن منجهان وڏو لفظ ٿو نڪري نل يعني ڇوٽا منه بڙي بات جيڪو چوندا آهن اردو ۾ ننڍو ٻوٿ ۽ انهيء منجهان وڏي ڳالهه اهڙي ڀئي وڃ ته سورت مريم ۾ پڙهيوسون ته ڀئي هو اهڙا اهڙي ته ڳالهه ڪن جو جبل هوند ڦاٽي پون آسمان هوند ڪري پئي ۽ زمين هوند ٽڪرا ٽڪرا ٿي وڃي ڇا مطلب ته اهڙي ڳالهه ايڏي وڏي ڳالهه ڀئي الله تعاليٰ پٽ ورتو آهي پٽ ڇا لاء وٺندو هن کي ڪو حاجت آهي ڪو هن کي ضرورت آهي